ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເປັນປະຫວັດການອີກໃໝ່ ຄືວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີອີກໃໝ່ 5 ຄົນ ໃນເວລາກ່ອນນີ້ສູນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນແລ້ວ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈາກ 5 ຄົນນັ້ນມີທັງຄົນໃນ ໄວອາຍຸ 50 ລາຍໜຶ່ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍອ່ອນຄົນໜຶ່ງກຳລັງຢູ່ໃນການປິ່ນປົວຢູ່ໃນລັດ New South Wales ຢູ່ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນທຸກໄວອາຍຸ ກຳລັງເປັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ຄົນແກ່ຊະລາເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພຫຼາ ຍກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ວ່າໃນຂັ້ນອາຍຸໃດກໍຕາມ ກໍສາມາດເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຕາຍຍ້ອນມັນໄດ້ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ໃນລັດ Victoria ຄົນອີກ 5 ຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໄປແລ້ວ ເມື່ອທີ່ລັດ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ຫຼຸດ 403 ລາຍແລ້ວ 4 ຄົນທີ່ຕາຍໃນລັດ Victoria ນັ້ນມີອາຍຸໃນໄວ 70 ຫາ 90 ແລະ ລາຍໜຶ່ງເປັນຄົນໃນໄວ 50 ຍານາງ Jenny Mikakos ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເວົ້າວ່າ ຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍໃນບາງໂຮງພະຍາບານ ເປັນສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່ າ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍກໍມີຄວາມສ່ຽງກັບໂຄວິດ-19 ໃນເວລານີ້ພວກຍານາງມີເດັກນ້ອຍຖືກປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານຢູ່ 4 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານລັດ Victoria ກຳລັງຟື້ນດີຄືນຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ 20% ຂອງຄົນເຈັບ ຄົນປ່ວຍໃນລັດ Victoria ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແມ່ນຄົນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 50 ປີ ໃນລັດ New South Wales ນະທີ່ຂົງເຂດ Hunter Valley ມີເດັກອາຍຸ 12 ປີ ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກກໍລະນີໃໝ່ໆທີ່ເປັນຢູ່ Queensland ຊີ້ຂາດບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ຊາຍແດນ Queensland ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ພາຍຫຼັ ງທີ່ມີການປະກາດວ່າເຂດ Fairfield ຂອງນະຄອນ Sydney ລັດ New South Wales ຖືກບົ່ງຊີ້ວ່າເປັນເຂດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ການທີ່ Queensland ກະທຳການຕ້ອງຫ້າມຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃສ່ຊາຍແດນ Queensland ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ Queensland ຫ່ວງໃຍກັບກຸ່ມທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໂດ ຍການຕິດແປດມາຈາກຄົນທີ່ໄປຮ້ານອາຫານໄທ Thai Rock ທີ່ຄຸ້ມ Wetherill Park ໃນຂົງເຂດ Fairfield ລັດ New South Wales ໃນຂົງເຂດ Fairfield ແລະ ອ້ອມແອ້ມ ມີຄົນເລືອດລາວຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ມາກມາຍພໍສົມຄວນມານານແລ້ວ ໃຫ້ຈົດຈຳໄວ້ວ່າໃນລັດ Victoria ແມ່ນຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນຕ່າງໆ ແລະ ໃນສະພາບທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນບໍ່ໄດ້ 1 ແມັດເຄິ່ງ ການບໍ່ກະທຳດັ່ງນີ້ຈະຖືກປັບໃໝ 200 ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຕ້ອງໃສ່ນັ້ ນບໍ່ບົ່ງວາງສະມັດຖະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເດັກທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີບໍ່ຕ້ອງໃສ່ກໍໄດ້ ແຕ່ເດັກນ້ອຍຂັ້ນ 2 ຂວບ ແລະ ອ່ອນກວ່ານີ້ຈຳຕ້ອງບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເພາະມັນອາດເຮັດໃຫ້ຫັນໃຈບໍ່ໄດ້ຍ້ອນ ທ່ານ Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ Victoria ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ດັ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ມັນເປັນການກະທຳອັນງ່າຍດາຍ ຖ້າຫາກເຮົາຢາກໃຫ້ວິກິດໂຄວິດ-19 ຈົບລົງ ຖ້າຫາ ກເຮົາຢາກເອົາຊະນະໂຄວິດ-19 ແລະ ເຫັນວ່າໂຄວິດ-19 ເປັນທຳມະດາ ຈົ່ງກະທຳດັ່ງບອກ ສຳລັບອະນາຄົດ ແລະ ເພື່ອຈະສາມາດໄປດື່ມເບຍ ແລະ ໄປຮັບປະທານອາຫານກັບເພື່ອນໆ ແລະ ໄປມາໄດ້ໃນຊຸມຊົ ນໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆ ເຮົາມີພຽງແຕ່ຕ້ອງເຮັດຕ້ອງກະທຳມັນເອົາຊື່ໆ ວ່າຊັ້ນ ສິ່ງທີ່ມອງເຫັນໄດ້ແມ່ນວ່າ ຄົນ ລັດວິກໂທເຣຍນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ການແຍກໂຕຢູ່ ແລະ ໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນດ້ານການເປັນຢູ່ ຫຼື ເປັນຄົນທີ່ ເຮັດວຽກເຮັດການ casual ທີ່ບໍ່ມີສິດຂາດການໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຄືບໍ່ມີ sick leave ລັດຖະບານລັດວິກໂທເຣຍປະກາດໃຫ້ເງິນໃນຄ່າ 300 ໂດລາ ແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ມີ sick leave ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການຈະບໍ່ແຍກໂຕຢູ່ໃນ ເມື່ອຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສຳລັບເງິນ 300 ໂດລານັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກໂທເຣຍເວົ້າວ່າ ຕ້ອງມີໃບເບີກເງິນຄ່າແຮງງານ ຫຼື ໃບສາບານໂຕໄປສະເໜີ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເງິນ 300 ໂດລານັ້ນ ໃນເວລານີ້ ຈຳ ນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂທເຣຍທະວີຂຶ້ນສະເໝີມາ ນີ້ເຮັດໃຫ້ລັດວິກໂທເຣຍມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນມັນລົງໄດ້ໃນໄລຍະນີ້ ໃນຕົ້ນສາມເດືອນທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ ຄົນໃນລັດວິກໂທເຣຍ ຮ້ອ ຍຫົກສິບພັນຄົນ ຕົກວຽກຕົກການໄປແລ້ວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນາຍຄັງໃຫຍ່ລັດວິກໂທເຣຍ Tim Pallas ຄາດຄະເນວ່າ ວິກໂທເຣຍຈະມີລາຍຈ່າຍສູງກວ່າລາຍໄດ້ເຖິງ 7,500 ລ້ານໂດລາໃນປີການເງິນນີ້ ໂດຍທີ່ຈະມີຄົນວ່າງງ ານເຖິງ 9 ເປີເຊັນ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາປີ 2020 ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ເສດຖະກິດວິກໂທເຣຍຈະຫົດຮຸ້ນລົງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 5 ເປີເຊັນໃນປີການ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການເກັບພາສີອາກອນຂອງລັດວິກໂທເຣຍກໍຈະໄດ້ ນ້ອຍລົງ 8,500 ລ້ານໂດລາ ນອກນັ້ນ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນລັດວິກໂທເຣຍເຖິງ 30 ຫົນແຫ່ງກໍເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນເປັນເຖິງ 73 ກໍລະນີ ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະ ລາ St Basil Home for the Aged ຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂທເຣຍ ກໍອາດໃຫ້ມີຄົນຕາຍຍ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃນວັນຂ້າງໜ້ານີ້